ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ້ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ຈາກມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳເອົາລາຍການໃໝ່ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນຫົວຂໍ້ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ດຽວນີ້ເ ຮົາກຳລັງຈະເວົ້າເຖິງເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງມີຊື່ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ເຮົາໄດ້ຍິນສະເໝີວ່າ ການທີ່ພວກເຮົາບໍ່ມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ປະເສີດ ສຳລັບຊາວຕາເວັນຕົກ ແລ້ວ ມັກຈະເວົ້າກັນວ່າ ສຸຂະພາບດີຄືຂຸມຊັບອັນປະເສີດ ເພາະຄົນທີ່ບໍ່ເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ມີຊີວິດສົດຊື່ນ ມີກຳລັງໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລ້ວສຸຂະພາບຈິດກໍດີໄປນ ຳ ແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເງິນກັບຄ່າໝໍ ຄ່າຢາ ແຕ່ຄຳຖາມກໍມີຢູ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ມີຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ ການມີສຸຂະພາບດີນັ້ນເປັນເລື່ອງຂອງທຳມະຊາດ ບາງຄົນກໍຄິດ ວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງດວງ ຫຼື ຂອງໂຊກຊະຕາ ທັງໝົດນີ້ເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະໄດ້ເຮັດບຸນຕໍ່ອາຍຸ ຫຼື ໄປຫາຢາຜີມາໃສ່ ແຕ່ກໍບໍ່ເທົ່າກັບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ ຢ່າ ຖ້າຈົນເປັນເຈັບເປັນໄຂ້ ແລ້ວຈຶ່ງມາເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບພາຍຫຼັງ ເພາະການເຮັດແບບນັ້ນ ອາດຈະຊ້າເກີນໄປກໍເປັນໄດ້ ຄົນເຮົາທຸກຄົນຕ່າງກໍຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຢາກມີອາຍຸຍືນ ແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າພວກເຮົາຍັງກິນຍັງດື່ມ ແລະ ດຳລົງຊີວິດບໍ່ຖືກຕາມຫຼັກສຸຂະພາບ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ບໍ່ວ່າ ມີທ່ານໝໍສາສະໜາຈານຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດທີ່ດີແກ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ໃນປີ ພ. ສ. 2494 ທ່ານໝໍເອເທນ ເນສັນ ເຊິ່ງເປັນແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດ ໄດ້ເຂົ້າມາປະເທດໄທກັບທ່ານໝໍໂຣເຈີ ເນສັນ ເພິ່ນເປັນທ່ານໝໍ ແຕ່ເຂົ້າມາເປັນອາຈານສອນສາສະໜາໃນປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກແຕ່ງ ງານແລ້ວໃໝ່ໆ ເພິ່ນໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໄທ ໃນເວລານັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໄທຍັງຕົກຕ່ຳຢູ່ ແລະ ຈາກການເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍປີ ທ່ານໝໍເອເທນໄດ້ສັງເກ ດຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງສະພາບສັງຄົມ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທໃນຂະນະນັ້ນ ປະເທດໄທກຳລັງມີການພັດທະນາ ສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງຄົນໄທກໍຄ່ອຍໆສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ອາຫານທີ່ຄົນໄທກິນໃນເ ວລານັ້ນ ຍັງມີລັກສະນະເປັນທຳມະຊາດພໍສົມຄວນ ບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ຄົນໄທເປັນໃນເວລານັ້ນກໍເປັນເຊື້ອໂລກຕິດຕໍ່ຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນປົກກະຕິ ສ່ວນໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມັກເປັນ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃ ຈ ໂລກມະເຮັງ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກເບົາຫວານ ສ່ວນຫຼາຍຈະເກີດຂຶ້ນກັບຄົນລວຍເທົ່ານັ້ນ ຕໍ່ມາເມື່ອຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຖານະດີຂຶ້ນ ປະເທດໄທພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ມີການປັບໂຕ ແລະ ມີການນິຍົມກິນອາຫານແບບຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກໍເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ຄົນໄທເປັນພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນທຸກມື້ນີ້ພະຍາດຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກາຍມາເປັນ ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງຄົນໄທ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການດີທີ່ມີຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ ດຽວນີ້ຄົນກໍມີຄວາມຕື່ນໂຕໃນການສະແຫວງຫາສຸຂະພາບດີ ມີຮ້ານຄ້າ ຮ້ານອາ ຫານທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອສຸຂະພາບ ມີການໃຫ້ຄຳແນະນຳຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ມີການສູບຢາ ຫຼື ເຖິງຂັ້ນອອກກົດໝາຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ສູບຢາໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ລາຍການວິທະຍຸໂທລະພາບໄດ້ມີການແນະນ ຳສະເໜີຂໍ້ມູນການຮັກສາສຸຂະພາບເພື່ອທຸກຄົນ ມີປຶ້ມ ວາລະສານ ແລະ ມີການແຈກຢາຍຄຳໂຄສະນາຕ່າງໆທີ່ຂຽນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ກໍຍັງມີວາງຂາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນີ້ ຄືວິທີທີ່ດີໃນການສົ່ງເສີມສຸຂະພ າບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການມີສຸຂະພາບດີບໍ່ແມ່ນເພາະເຮົາອ່ານ ຟັງ ຫຼື ເບິ່ງລາຍການຕ່າງໆ ແຕ່ການປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະພາບນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີສຸຂະພາບດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນປະເທ ດໄທ ຢູ່ໃນປະເທດລາວເຮົາ ກໍມີການລະດົມຂົນຂວາຍເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ ມີການເຜີຍແຜ່ຕາມສື່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ໜັງສືພິມ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີການພິມປຶ້ມອອກມາເພື່ອສົ່ງເສີມສຸຂະພາ ບ ແລະ ມີການໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານໂພຊະນາການຕາມສຸກສາລາ ໂຮງໝໍ ຫຼື ໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເວລາຊື້ອາຫານມາກິນ ເຮົາຄວນຊື້ອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ຖ້າເຮົາມີປຶ້ມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ອ່ານ ແລ້ວແຕ່ບໍ່ປະຕິບັດກໍຈະບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງມີຄວາມສົນໃຈວ່າເຮົາຈະມີສຸຂະພາບດີໄດ້ແນວໃດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳຫຼັກການມີສຸຂະພາບດີໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ ໃນພາສາອັງກິດເອີ້ນ ວ່າ New Start ຄຳນີ້ມາຈາກພາສາອັງກິດ ເລີ່ມດ້ວຍພະຍັນຊະນະ N ມາຈາກ Nutrition ມີຄວາມໝາຍວ່າ ອາຫານການກິນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ພະຍັນຊະນະ E ມາຈາກຄຳວ່າ Exercise ໝາຍຄວາມວ່າ ອອກກຳລັງກາຍ ພະຍັນຊະນະ W ມາຈ າກ Water ໝາຍຄວາມວ່າ ການດື່ມນ້ຳຢ່າງພຽງພໍຕໍ່ສຸຂະພາບທຸກມື້ S ມາຈາກ Sunshine ໝາຍຄວາມວ່າ ຮັບເອົາແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ເພື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະໄດ້ຮັບວິຕາມິນ D ແລະ ມີຄວາມສົດຊື່ນ ພະຍັນຊະນະ T ມ າຈາກຄຳວ່າ Temperance ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ການຄວບຄຸມຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໃກ້ ບໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງຂອງມຶນເມົາ ຫຼື ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຫຼົ້າ ເບຍ ຫຼື ຢາສູບ ພະຍັນຊະນະ A ມາຈາກ Air ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່ າ ຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ສະອາດເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ພະຍັນຊະນະ R ມາຈາກ Rest ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຜ່ອນຢ່າງພຽງພໍ ແລະ ພະຍັນຊະນະ T ສຸດທ້າຍມາຈາກຄຳວ່າ Trust ໝາຍເຖິງການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ການມີຄວາມເຊື່ອໃນສາສະໜາ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍ ຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອ ງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road

ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄົນລາວເຮົານີ້ຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳວ່າຜີເປັນຢ່າງດີ ຕັ້ງແຕ່ຕອນຂ້າພະເຈົ້າເປັນເດັກນ້ອຍ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເລົ່າເລື່ອງຜີໆໃຫ້ຟັງ ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຜີມາຕັ້ງແ ຕ່ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ ເວລາໄປໃສມາໃສຕອນກາງຄືນ ກໍຢ້ານວ່າຈະມີຜີມາຫຼອກ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໄປໃນທີ່ເປົ່າປ່ຽວ ສະຫງັດ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກບ້ານຜູ້ເຮືອນຄົນ ເວລາຍ່າງຜ່ານຜີປ່າຊ້າໄປ ແຮ່ງເປັນ ຕາໜ້າຢ້ານ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມີຜີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ນອກຈາກຜີຄົນຕາຍແລ້ວ ເຮົາຍັງຮູ້ຈັກອີກກັບຜີບ້ານ ຜີເຮືອນ ຜີກະສື ຜີກະຫັງ ຜີປອບ ໂດຍສະເພາະແລ້ວໃນຊົນນະບົດບາງບ່ອນ ຢ້ານຜີແມ່ໝ້າຍ ຈົນເຖິງກັບມີ ການໃຫ້ໝໍຜີມາທຳພິທີໄລ່ຜີອອກຈາກໝູ່ບ້ານ ບາງຄັ້ງກໍມີເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າໂສກ ມີການກ່າວຫາວ່າຊາວບ້ານຄົນນັ້ນເປັນຜີປອບ ຄົນນີ້ເປັນຜີປອບ ຈົນແທບຈະຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນບໍ່ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ຄົນທີ່ຕິດການພະ ນັນ ເຂົາກໍວ່າຜີການພະນັນເຂົ້າມາສິງ ມົວເມົາຫຼິ້ນການພະນັນຈົນໝົດເນື້ອໝົດຕົວ ເລື່ອງລາວຂອງຜີເລົ່າກັນ 3 ມື້ 7 ວັນກໍບໍ່ເບິດ ຝຣັ່ງກໍຍັງມີເລື່ອງໂຊກເລື່ອງລາງ ຫຼື ວິນຍານເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງຄືກັນ ເຮົາຈະ ເຫັນໄດ້ຈາກຮູບເງົາກ່ຽວກັບຜີທີ່ສາຍກັນທົ່ວໆໄປ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເລື່ອງຜີນັ້ນໄດ້ເຂົ້າມາຄອບງຳຈິດໃຈຂອງຄົນເຮົາມາດົນແລ້ວ ຈົນກາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດໄປແລ້ວ ໃນລາຍການຄັ້ງກ່ອນ ຂ້າພ ະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າເຖິງຜີມີຈິງໆ ມັນຄືເຫຼົ່າວິນຍານຊົ່ວຂອງມານຊາຕານ ແລະ ພັກພວກຂອງມັນ ຊາຕານມີອຳນາດຫຼາຍ ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ມີຮູບຮ່າງໜ້າຢ້ານກົວຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນຮູບ ມີພຽງຕັ້ງແຕ່ໂຄງກະດູກ ຫຼື ຕົ ວເນົ່າເປື່ອຍ ລາກໄສ້ລາກພຸງອອກມາໃຫ້ໜ້າຢ້ານ ຊາຕານ ແລະ ພວກຂອງມັນນີ້ ມີອະດີດເປັນເຖິງເທວະທູດຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະສະນັ້ນມັນຈຶ່ງມີຄວາມສະຫຼຽວສະຫຼາດ ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາດີ ບໍ່ແມ່ນຜີຮ້າຍໜ້ າກຽດໜ້າຢ້ານ ເໝືອນກັບຄົນເຮົາວາດຮູບ ຫຼື ສະແດງເປັນຜີທີ່ໜ້າຢ້ານ ເຮັດໃຫ້ຊາຕານມັນມັກໃຈ ເວລາມັນສະແດງຕົວຈິງໆອອກມາເປັນເທວະທູດ ໜ້າຕາຂອງມັນດີ ແລະ ຄົນເຮົາກໍບອກວ່າບໍ່ແມ່ນຜີຮ້າຍ ແ ຕ່ມັນເປັນວິນຍານຊົ່ວ ເພາະທີ່ເຫັນນັ້ນບໍ່ເໝືອນກັບທີ່ເຄີຍເຫັນໃນໜັງ ຫຼື ໃນພາບທີ່ຄົນເຂົາວາດໄວ້ ເມື່ອໃດທີ່ມີຜີມາລົບກວນ ເຮົາກໍມັກຈະນຶກເຖິງໝໍຜີ ຫຼື ຄົນທີ່ມີວິຊາອາຄົມເພື່ອມາຊ່ວຍຂັບໄລ່ຜີ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ບາງຄົນກໍມີອຳນາດເໜືອກວ່າຜີມາໄລ່ຜີ ເພາະວ່າຜີມີພະລັງໜ້ອຍກວ່າ ມີຊາວປ່າຊາວເຂົາໃນບ້ານເມືອງເຮົານີ້ກໍມີຄວາມເຊື່ອຄືກັນນັ້ນລະ ອາດຈະຫຼາຍກວ່າຄົນທີ່ຢູ່ທົ່ງຮາບອີກເສຍດ້ວຍ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ ຕາມ ຜີເປັນສິ່ງທີ່ມີຈິງ ແລະ ອຳນາດຂອງຜີກໍມີຫຼາຍກວ່າຄົນເຮົາອີຫຼີ ໃນຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີຢ້ຳແລ້ວຢ້ຳອີກໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຳນາດຂອງມານຊາຕານເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ຄືການຫຼອກລວງໃຫ້ຄົນເ ຮົາເຮັດຜິດ ຫັນໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວ ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ໃນສະໄໝທີ່ພຣະເຢຊູຍັງຢູ່ໃນໂລກ ພຣະອົງໄດ້ຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກຮ່າງກາຍຂອງຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ຜີເຫຼົ່ານັ້ນກໍຄືວິນຍານຊົ່ວຂອງພັກພວກຂອງຊາຕານ ມັນ ຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູດີ ເພາະພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ສ້າງພວກມັນມາ ແລະ ພຣະເຢຊູເຄີຍເປັນຜູ້ນຳຂອງເທວະທູດເຫຼົ່ານີ້ ມັນຈຶ່ງຢ້ານພຣະເຢຊູຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຄັ້ງໜຶ່ງ ມີຊາຍສອງຄົນຖືກຜີສິງ ຖືກລ່າມໂສ້ໄວ້ຢູ່ໃນປ່າຊ້ າ ເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູ ຜີທີ່ເຂົ້າສິງໃນຮ່າງກາຍຂອງຊາຍສອງຄົນນີ້ກໍແລ່ນໄປຫາພຣະເຢຊູເພື່ອຈະທຳຮ້າຍພຣະອົງ ແຕ່ເມື່ອເຫັນພຣະເຢຊູ ພວກມັນກໍຮ້ອງດ້ວຍສຽງດັງວ່າ ທ່ານຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະ ເຈົ້າ ທ່ານຈະມາຫຍຸ້ງກັບພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ ຈະມາທໍລະມານພວກເຮົາກ່ອນເວລາແລ້ວຫຼື ສະແດງວ່າ ພວກມັນຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຂະນະນີ້ເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນສົງຄາມຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫ ວ່າງຄວາມດີກັບຄວາມຊົ່ວ ລະຫວ່າງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມານຊາຕານ ພຣະເຈົ້າມີພຣະປະສົງໃຫ້ມະນຸດເລືອກທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ເພື່ອນຳໄປສູ່ຊີວິດທີ່ບໍ່ຕາຍເປັນ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາຕານ ກໍມຸ່ງໝາຍຈະໃຫ້ມະນຸດທຸກຄົນຫຼົງໄຫຼໄປຕາມມັນ ຄືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ມັນລໍ້ລວງ ເຮັດໃນຄວາມຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍທັງປວງ ແຕ່ອຳນາດອັນຊົ່ວຮ້າຍນີ້ໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູກຳຈັດໃຫ້ຮາບກ້ຽງໄປ ຜີທີ່ເຂົ້າສິງຄົນໃນສະ ໄໝຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ຖືກພຣະອົງຂັບໄລ່ຜີອອກຈາກຄົນທີ່ຖືກຜີສິງທຸກໆຄົນ ແລະ ພຣະເຢຊູກໍໄດ້ໃຫ້ອຳນາດການຂັບໄລ່ຜີນີ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອພຣະອົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຮົາມີກຳລັງໄປຕໍ່ສູ້ກັບຜີເດີ ແຕ່ໃຫ້ເຮົາອາໄສ ຣິດອຳນາດທີ່ມາຈາກພຣະອົງດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ເພື່ອຂັບໄລ່ມັນອອກໄປຈາກຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍທຳຄວາມຜິດ ຫຼົງຜິດ ຕິດຢາເສບຕິດ ຕິດເຫຼົ້າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຄີຍຖືກອຳນາດຊົ່ວຄ ອບງຳ ແຕ່ເມື່ອເຂົາເຂົ້າມາຫາພຣະເຢຊູ ທູນຂໍອຳນາດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຂົາກໍສາມາດເອົາຊະນະມັນໄດ້ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ເຄີຍຖືກຜີ ແລະ ວິນຍານລົບກວນ ກໍສາມາດຂັບໄລ່ອອກໄປ ໄດ້ດ້ວຍການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຢຊູຄືກັນ ມື້ນີ້ຖ້າມີໃຜໃນຄອບຄົວທີ່ມົວເມົາໃນສິ່ງເສບຕິດ ຕິດການພະນັນ ຫຼື ເດັກນ້ອຍຫຼົງໄຫຼເກມຢູ່ໃນຄອມພິວເຕີ ທ່ານຜູ້ຟັງບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ກໍຂໍໃຫ້ອະທິຖາ ນໃຫ້ພຣະເຢຊູໂປດຈົ່ງໄດ້ຊ່ວຍ ຖ້າອຳນາດຂອງຄວາມຕາຍ ຊຶ່ງເປັນສັດຕູຕົວຮ້າຍຂອງມານຊາຕານພ່າຍແພ້ພຣະອົງໄປແລ້ວ ທ່ານຈຶ່ງຈະສາມາດຂໍຮ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພຣະເຢຊູໄດ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ເວລ າຂອງພວກເຮົາໄດ້ເໝິດໄປອີກແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ພົບກັນສຳລັບໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດ ນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້

ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແນ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແນ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ